UTC Right here on VOA One The Hits
From Washington This is VOA News
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ພາກັນກ້າວໄປສູ່ການພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຕິດຕາມດ້ວຍລ າຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ລາຍການເພງລາວສະໄໝ ລາຍການກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິ ດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບແລງວັນເສົາທີ 10 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ ບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານໃໝ່ ລີໂຕກາບູນ ຂອງນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ອິນເດຍ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຕິດຢູ່ກັບຄວາມລຳບາກ ໃນຂະນະທີ່ພວກຕາລີບານຍັງຄົງກຳອຳນາດຢູ່ໃນບ້ານເກີດອັຟການິສຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ການຍອມຮັບຂອງສາກົນທີ່ກ ຳລັງຂະຫຍາຍໂຕ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງພວກທີ່ເຄັ່ງຄັດສາສະໜາໃນນະຄອນຫຼວງກາບູນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າສະບາຍຂຶ້ນແນວໃດເລີຍ ເຮນຣີ ວິລກິນສ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລີໂຕກາບູນ ຊຶ່ ງເປັນເຂດໃຈກາງຂອງຊຸມຊົນຜູ້ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພອັຟການິສຖານໃນອິນເດຍ ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບການພົວພັນທີ່ກຳລັງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ ອນບ້ານຢູ່ໃນພາກພື້ນ ມາຮອດທ້າຍປີ 2023 ສະຖານທູດອັຟການິສຖານປະຈຳນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍພະນັກງານຈາກລະບອບການປົກຄອງເກົ່າແບບປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ວ່າພາຍຫຼັງນັກກາ ນທູດທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ຂໍລີ້ໄພໄປຢູ່ປະເທດອື່ນ ພະນັກງານຂອງກຸ່ມຕາລີບານກໍໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ແທນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າໜີມາ ເພື່ອຕໍ່ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ້າວມູຮຳມັດ ຊາລິມ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພຊາວອັຟການິສຖານ ກ່າວເປັນພາສາດາຣີວ່າ Because if you don't have a passport you don't have an identity ເພາະວ່າຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ມີໜັງສືຜ່ານແດນ ພວກເຈົ້ າຈຶ່ງບໍ່ມີເອກະສານປະຈຳໂຕ ມັນຈະມີຫຼາຍບັນຫາ ຖ້າບໍ່ມີໜັງສືຜ່ານແດນ ຕຳຫຼວດສາມາດເນລະເທດພວກເຈົ້າອອກນອກປະເທດໄດ້ ລາວກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າຢຶດເອົາສະຖານທູດ ພວກເ ຂົາກໍໄລ່ຄ່າບໍລິການດ້ານກົງສຸນແພງຂຶ້ນອີກ ອິນເດຍບໍ່ແມ່ນປະເທດດຽວທີ່ນັກການທູດຕາລີບານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຄົມສາກົນບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາກໍ ຕາມ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້ ຈີນຮັບສານຕາຕັ້ງຈາກທູດຂອງກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດສຳຄັນແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ໄປໃນໂຕແກ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນກັນ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້ ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢູ່ໃນພາກພື້ນ ມີບັນດານັກການທູດຈາກຣັດເຊຍ ຈີນ ອີຣານ ປາກິສຖານ ແລະ ເທີກີເຂົ້າຮ່ວ ມ ໃນບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງກຸ່ມວິກິດການສາກົນກ່າວວ່າ ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນພາກພື້ນຂອງອັຟການິສຖານ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ ແກຣມ ສມິທ ຈາກກຸ່ ມວິກິດການສາກົນກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ The regional countries don't have an option of disengaging. everything that happens ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກພື້ນບໍ່ມີທາງເລືອກໃນການຖອນໂຕ ທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອັຟການິສຖານສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍກົງ ທັງທາງດ້ ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ພາກພື້ນຈະດຳເນີນການຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຕາລີບານ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຍາກດັ່ງທີ່ມັນເປັນຢູ່ ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ປະຕິບັດ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ອັຟການິສຖານທີ່ຍັງຄົງຖືກປິດຈາກລະບົບການທະນາຄານສາກົນ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນບັນທຶກອັນໜ້າຕົກໃຈຂອງກຸ່ມຕາລີບານກ່ຽວກັບສິດທິໂດຍລວມຂອງພວກແມ່ ຍິງ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ສຳລັບປະເທດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນພາກພື້ນເຊັ່ນອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນອາຄານຫໍລັດຖະສະພາ ກ່ອນທີ່ກຸ່ມຕາລີບານກັບຄືນສູ່ອຳນາດໃນປີ 2021 ທີ່ຍັງບໍ່ມີການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນນະຄອ ນຫຼວງກາບູນ ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເປັນພາຄີກັບກຸ່ມຕາລີບານແມ່ນບໍ່ສະດວກສະບາຍເລີຍ ແຕ່ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນໃນທາງທີ່ດີ ທ່ານ ມູນິບ ອາເມດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາເມຍ ມິລເລຍ ອິສລາເມຍ ກ່າວຜ່ ານຊູມວ່າ India also wants to uh, wants to reach out to the central asian countries for ອິນເດຍຢາກເຂົ້າເຖິງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍກາງ ເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນນ້ຳມັນ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານເຮັດໃຫ້ອັຟການິສຖ ານເປັນພື້ນທີ່ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນິວເດລີ ທ່ານ ແກຣມ ສມິທ ກ່າວຜ່ານຊູມວ່າ horizon ມີການຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຂອບເຂດໄລຍະກາງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ອັຟການິສຖານແ ມ່ນອຸດົມສົມບູນດ້ວຍແຮ່ທາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ອະນາຄົດທາງເສດຖະກິດຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແຕ່ສຳລັບຊາວເມືອງລິດໂຕກາບູລຈຳນວນໜຶ່ງ ແນວຄວາມຄິດຂອງການເຊື່ອມ ຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບອັຟການິສຖານແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ສາມາດຄິດອອກໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍຕາມ ທ້າວອາເມດ ປາວິສ ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຄູຝຶກແອບກິລາກ່ ອນທີ່ລາວຈະໜີອອກຈາກອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ We are we are people all in problem because we we are didn't have a get the job ພວກເຮົາທຸກຄົນມີບັນຫາ ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ພວກເຮົາບໍ່ມີເງິນຊື້ອາຫານ ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າບ່ອນພັກເ ຊົາ ແລະ ບໍ່ມີເງິນຄ່າເຊົ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະພາບທີ່ຊຶມເສົ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ລາວກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຈາກກຸ່ມຕາລີບານເລື້ອຍໆ ຍ້ອນບໍ່ຈົ່ງໜວດຈົ່ງເຄົາ ເຊິ່ງລາວບໍ່ສາມາດກັບຄືນເມືອໄດ້ອີ ກແລ້ວ ທິບສຸດາ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເພງລາວສະໄໝໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ປະຕິຮູບຮັກ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ ແລະ ປະພັນໂດຍ ສົມລິດ ໄຊຍະບຸນຊູ ມາຝາກທ່ ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງນີ້ຈະມີຈັງຫວະ ແລະ ເນື້ອໃນເປັນແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນ ທີ່ບັນທຸກເກີນອັດຕາ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທ າງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງເກີດການເປ່ເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດເຜີຍວ່າ ການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆນັ້ນ ນອກ ຈາກຈະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລາວແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍ ເພາະວ່າການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການ ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຈາກລາວໄປຈີນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນໃນລາວ ມີການເປ່ເພຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນທົ່ວປະເທດ ຍ້ອນວ່າໄດ້ມີການບັນທຸກນ້ຳໜັກເກີນອັດຕາກຳນົດ ໃນຂະນະທີ່ສະພາ ບຖະໜົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເກີດການເປ່ເພໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອມີການບັນທຸກເກີນອັດຕາດັ່ງກ່າວ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່ າງກວ້າງຂວາງ ເພາະວ່າລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີງົບປະມານສຳລັບການສ້ອມແປງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປ່ເພຢ່າງໜັກໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງເລກ 13 ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານຢືນຢັນວ່າ ສ ະພາບເສັ້ນທາງເປ່ເພໜັກຫຼາຍ ໄລຍະປັດຈຸບັນນີ້ກໍແມ່ນພາຫະນະຂົນສົ່ງມີຈຳນວນໜາແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນຫຼາຍເທົ່າ ລົດໜັກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກພວກເຮົາມີໃນເມື່ອກ່ອນ 10 ລໍ້ ຮອດປັດຈຸບັນກໍ 22 ລໍ້ ລົດແກ່ແຮ່ ຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າຕ່າງໆ ມັນໜັກ ສະນັ້ນແຫຼະ ການຮອງຮັບປະລິມານການສັນຈອນທີ່ໜາແໜ້ນແບບນີ້ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຊ່ຳນີ້ກະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາກະໄດ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫັ້ນແ ຫຼະ ເຊິ່ງວ່າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມທາງ 13 ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນຮອນຂອງບ້ານເອງ ເອົາດິນແດງມາຖົມ ປະສົມຊີມັງຖົມ ແຕ່ວ່າມັນກະຢູ່ບໍ່ໄດ້ດົນ ໂດຍຈາກການກວດກາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາພົບວ່ າ ການບັນທຸກເກີນອັດຕາຂອງບັນດາລົດບັນທຸກຂອງບໍລິສັດ ຈີນທີ່ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດຈາກລາວໄປຈີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນໃນເຂດແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວເກີດການເປ່ເພຢ່າງໜັກ ຄິດເປັນໄລຍະທາງຍາວຫຼ າຍພັນກິໂລແມັດ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສະພານຫັກຫຼາຍກວ່າ 80 ແຫ່ງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຂົນສົ່ງບັນທຸກນ້ຳໜັກເກີນ ຈາກບັນດາໂຄງການ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຖືເປັນບັນຫາຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ໂດຍສະເພາະປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ ຖືວ່າເປັນສາເຫດໃ ຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ ຫຼືວ່າສິນຄ້າ ຖືວ່າເຮັດໃຫ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເຮົາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກໍຖືວ່າມີການເປ່ເພ ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ຖືວ່າກວມເອົາຫຼາຍ ພັນກິໂລແມັດ ຈຳນວນຂົວຫັກກໍຖືວ່າມີຫຼາຍ ປະມານເຈັດສິບຫາແປດສິບແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ຈັດສັນທີ່ດິນໃນຕະຫຼອດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວທັງສອງ ເບື້ອງ ເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ລວມ 537,000 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວຽງຈັນ ທັງຍັງໄດ້ຈັດສັນທີ່ດິນເກືອບສອງລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອ ຮອງຮັບການລົງທຶນຕາມແນວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນຕົກ ຕາເວັນອອກໃນ 13 ແຂວງ ສ່ວນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຕ່າງໆໃນລາວນັ້ນ ກໍເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນທີ່ດິນໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບຢ່າງ ກວ້າງຂວາງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ລວມເຖິງທີ່ສະຫງວນທາງຫຼວງທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 49,000 ກິໂລແມັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຕ້ອງກຳນົດຂອບເຂດທາງຫຼວງເບື້ອງລະຫ້າຫາ 25 ແມັດຂອງແຕ່ລະປະເພດທາງຫຼວ ງດ້ວຍນັ້ນ ຄິດເປັນເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 150,000 ເຮັກຕາ ໂດຍຍັງບໍ່ລວມເຂດສະຫງວນທາງໃນເຂດຕົວເມືອງແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງທີ່ດິນທັງໝົດນີ້ກໍຈະຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ລົງທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນໃນລາວເປັນສ ຳຄັນ ກໍຄືບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານການລົງທຶນໃນຕະຫຼອດແລວທາງລົດໄຟໃນລາວນັ້ນເອງ ສ່ວນຜູ້ປະສານງານກຸ່ມປະຕິບັດງານດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໄດ້ພຽງ 36,000 ກວ່າຕອນ ຫຼືຄິດເປັນພຽງ 12 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງແຜນການໃນປີ 2023 ທັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ຍັງມີປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 628,000 ຄົວເຮືອນທີ່ຖືຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຖືກຖອນສິດການຖືຄອງດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ທີ່ລັດຖະບານລາວ ກໍຄືກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ ຈະເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ຮອງຮັບໃນໄລຍະຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ການເກັບ ແລະ ເອົາອາຍຄາບອນອອກຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ພວກນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ແຫ່ ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ກຳລັງພັດທະນາວິທີທີ່ຈະດຶງເອົາອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກມະຫາສະໝຸດ ຈີເນຍ ດູໂລດ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນລາຍການ Log On ມື້ນີ້ ເ ຊິ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໂຄງການທົດລອງນີ້ ຢູ່ທີ່ທ່າກຳປັ່ນຂອງນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ສາມາດນຳເອົາອາຍຄາບອນອອກມາຈາກມະຫາສະໝຸດໄດ້ເຖິງ 100 ໂຕ ນຕໍ່ປີ ມັນດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຄບຈູຣາ ທ່ານ ສຕີບ ໂອດຳ ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື CEO ຂອງບໍລິສັດແຄບຈູຣາ ທ່ານອະທິບາຍວ່າ The ocean is huge, covers 70 percent of the surface of the planet. If we can demonstrate that you can use the ocean to remove ມະຫາສະໝຸດແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ ມັນກວມເອົາ 70 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງໂລກ ຖ້າພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດເພື່ອເອົາອາຍຄາບອນໄ ດອອກໄຊອອກຈາກບັນຍາກາດໄດ້ດ້ວຍວິທີນີ້ ແມ່ນຈະມີທ່າແຮງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທ່ານ ແຮຣີ ແອັດວໍເຕີ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດແຄບຈູຣາ ແລະ ທັງເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ເວົ້າວ່າ ມ ະຫາສະໝຸດໄດ້ດູດເອົາປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊ ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຢູ່ແລ້ວ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ If we can undo that ocean acidification by decarbonizing ocean water, ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນເປັນນ້ຳກົດຂອງມະຫາສະ ໝຸດຢຸດລົງໄດ້ ດ້ວຍການເອົາອາຍຄາບອນອອກຈາກນ້ຳມະຫາສະໝຸດ ຢູ່ເທິງນ້ຳນັ້ນຈະທຳການເປັນຕົວດູດຊຶມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບສູງສຸດຂອງການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊຫຼຸດລົ ງຕື່ມອີກ ລະບົບຂອງບໍລິສັດແຄບຈູຣາ ໃຊ້ພຽງແຕ່ໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳເກືອເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນລອສແອນເຈລິສ ບໍລິສັດທີ່ວ່ານີ້ກຳລັງຍ້າຍໄປເປີດໂຮງງານຢູ່ໃນປະເທດນໍເວ ທີ່ສາມາດເກັບເອົາອ າຍຄາບອນໄດ້ 1,000 ໂຕນຕໍ່ປີ ທັງທ່ານ ແອດວໍເຕີ ແລະ ທ່ານ ໂອດຳ ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາອາຍຄາບອນຫຼາຍໂຕນອອກຈາກມະຫາສະໝຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອ າກາດ ຊັກຊ້າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ທ່ານ ແອດວໍເຕີ ກ່າວວ່າ Nowadays, as we use fossil fuels and we emit CO2 into the atmosphere, we're releasing ດຽວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊິນ ແລະ ພວກເຮົາປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອົກຊາຍ ຫຼື ຊີໂອສອງ ເ ຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດ ພວກເຮົາກຳລັງປ່ອຍຊີໂອສອງ ຈຳນວນ 40 ຕື້ໂຕນ ຫຼື ຈິກະທັນ ໄປສູ່ບັນຍາກາດໃນແຕ່ລະປີ ສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປ່ອຍອາຍຊີໂອສອງ ຢູ່ໃນບັນຍາກາ ດ ສະນັ້ນ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນຍຸຕິລົງ ດັ່ງນັ້ນ ມັນເປັນຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ ທີ່ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ກ່ຽວພັນກັບພື້ນຖານການພັດທະນາຕົ້ນແບບ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດຂ ອງມັນໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ສະນັ້ນແຫຼະ ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງ Captura ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Captura ກ່າວວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບເທັກໂນໂລຈີໃນການເອົາອາຍຄາບອນອອກ ແມ່ນກາ ນເຮັດໃຫ້ມັນໄວພໍ ເພື່ອຈະນຳທັນຈັງຫວະຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA

In this story, being fired means you lost your job. Trump fired Comey so he no longer leads the FBI.
Fire has other meanings too. If you fired a weapon, it means you took a shot.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ This word comes from surprising news out of the United States. ຄຳສັບນີ້ມາຈາກຂ່າວທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈຈາກສະຫະລັດ Fired. Fired.

ທ່ານຖືກໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນການສືບສວນຂອງອົງການ FBI ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະຣັດເຊຍ In this story, being fired means you lost your job. ໃນຂ່າວນີ້ ການຖືກໄລ່ອອກ

ຖ້າທ່ານຍິງອາວຸດ ມັນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍິງປືນ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຕອບໂຕ້ຂອງຕົນຕໍ່ການສັງຫານສະມ າຊິກກຳລັງທະຫານຂອງອາເມລິກາ 3 ຄົນ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ຢູ່ໃນຈໍແດນ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດກຳລັງຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ອັນເປັນພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈເພື່ອຜາບແພ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໄອຊິສ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ ສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍ 85 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກ ອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ຫຼື IRGC ແລະກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ເພື່ອໂຈມຕີກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ອັນນີ້ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໃນການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງສ ະຫະລັດ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ແລະກ່າວອີກວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ປະຕິບັດການຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ IRGC ແລະກອງກຳລັງຕິດອາວຸດໃນເຄືອຂ່າຍຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີຂອງ ພວກເຂົາຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມພັນທະມິດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ IRGC ແລະພວກທະຫານບ້ານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດວ່າ command and control operation centers, intelligence centers, rockets, missiles, unmanned aerial ທ່ານເວົ້າວ່າ ທັງສູນບັນຊາການ ແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານ ສູນກາງສືບລັບ ພວກຈະຫຼວດ ພວກລູກສອນໄຟ ພວກເຮືອບິນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ສາງເກັບເຄື່ອງ ແລະພວກໂລຈິສຕິກ ແລະພວກສະຖານທີ່ຕ່ອງໂສ້ທີ່ສະໜອງລູກປືນ ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງພວກເຮົາທີ່ແຫ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ສັກກະຍະພາບທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກຸ່ມທັງຫຼາຍເ ຫຼົ່ານັ້ນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ຕໍ່ພວກຕົວແທນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ເມື່ອວັນທີ 3 ກຸມພາ ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບັນດາພັນທະມິດໃນກຸ່ມກຳລັງປະສົມ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍຮອບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນເຢເມນ ມາດຕະການປ້ອງກັນເປັນຄັ້ງທີສາມທີ່ກຸ່ມພັນທະມິດໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທັງຫຼາຍຢູ່ພາຍ ໃນເຢເມນ ເປັນການຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມຮູຕີມາຫຼາຍເດືອນຕໍ່ການແລ່ນເຮືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຢູ່ໃນທະເລແດງ ແລະ ອ່າວເອເດນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ເ ອົາມາດຕະການແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ເພື່ອທຳລາຍຖານຍິງລູກສອນໄຟທັງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມສຳລັບການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ຈຸດເພັ່ງເລັງນະທີ່ນີ້ ພົ ນຕີ Ryder ໄດ້ກ່າວ ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ເປັນການລົບກວນ ແລະ ການບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີປະເພດເຫຼົ່ານີ້ we continue to call on them to stop immediately but ທ່ານ Ryder ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮຽກ ຮ້ອງຕໍ່ພວກເຂົາໃຫ້ຢຸດເຊົາໃນທັນທີ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຊົາ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ປ້ອງກັນການແລ່ນເຮືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລ່ນຜ່ານທະເລຂອງເຮື ອຕ່າງໆຢູ່ໃນທະເລແດງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນສັກກະຍະພາບຂອງພວກເຂົາ ພົນຕີ Ryder ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ສະແຫວງຫາການທະວີຄວາມຂັດແຍ່ງໃນເຂດຕາເວັນອອກກາ ງ ສະຫະລັດ ທ່ານກ່າວວ່າ ກ່າວຢ້ຳຄືນວ່າ ຕົນຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອີຣານໃຫ້ຍຸຕິການສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂອງພວກຕົວແທນທັງຫຼາຍຂອງຕົນ ແລະ ພົນຕີ Ryder ໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກເຮົາຈ ະສືບຕໍ່ເອົາມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອປົກປ້ອງກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະ ຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວ າມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ